You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au. ສະບາຍດີທ່ານສົມດີ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວນີ້ກໍຂ່າວ ຂ່າວຕ່າງໆ ສຳລັບພາລາຍການໃນມື້ນີ້ນະ ຂໍໃຫ້ທ່ານເວົ້າສູ່ຟັງແດ່ວ່າ ບຶງການນີ້ໄດ້ຮັບຜົນສະທ້ອນອັນບໍ່ລັກບໍ່ດີຈາກແມ່ນ້ຳຂອງທີ່ວ່າ ແຫ້ງວີວາບລົງໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ຫັ້ນນະ ມັນເປັນແນວໃດນໍ

ລ່ອງ ຫຼືວ່າຂຶ້ນບໍ່ໄດ້ຊ້ຳ ແຕ່ວ່າບັນຫາມັນມີຢູ່ວ່າ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສັງເກດນະ ມັນ ມັນ ມັນເປັນໜ້າສັງເວດ ຍົກຕົວຢ່າງໃນຕ່າງປະເທດ ປະເທດທີ່ຈະເລີນແລ້ວນະ ທີ່ວ່າປາໃນທະເລ ຫຼືວ່າປານ້ຳຫ້ວຍນ້ຳຮ່ອງ ກໍຢ່າ ທີ່ວ່າມັນມີບັນຫາ ມັນຕິດໄປບໍ່ໄດ້ນີ້ ເຂົາເຈົ້າຊິເອົາເຮືອເອົາແພມາຈັບ ແລ້ວກໍເອົາໄປປ່ອຍໃຫ້ນ້ຳເລິກ ບໍ່ໃຫ້ມັນ ຕາຍ ເພື່ອວ່າມັນຈະບໍ່ສູນພັນຫັ້ນນະ ແຕ່ວ່ານ້ຳຂອງແຫ້ງຫັ້ນກໍຕາມທີ່ວ່າ YouTube ເຂົາເຈົ້າຖ່າ ຍອອກມາຈາກສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວຫັ້ນ ປາບຶກປາເລີມທີ່ວ່າຄາຢູ່ນ້ຳທີ່ວ່າເລິກປະມານພຽງແອວນີ້ລະ ເບິ່ງວ່າໄທບ້ານໄທເມືອງເອົາມອງເອົານັ້ນເອົານີ້ໄປຈັບເອົາຂຶ້ນມາລຽ ນໄວ້ຕາມແຄມຂອງຫັ້ນບັກຫຼາຍ ມັນກໍອາດຈະເປັນການທີ່ວ່າຊ່ວຍໃຫ້ມັນສູນພັນກໍວ່າໄດ້ ບັດວ່ານ້ຳຂຶ້ນຄືນນັ້ນ ມັນຈະບໍ່ມີພໍ່ມີແມ່ມັນເກີດແມ່ແຜ່ລູກຫັ້ນນະ ອັນນີ້ເວົ້າວ່າມັນ ມັນເປັນໜ້າສັງເວດວ່າຊັ້ນເຖາະ ຕ່ າງກັບຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ວ່າເຫັນສັດທີ່ວ່າຕົກຢູ່ໃນພາວະອັນຄັບຂັນນີ້ ເຂົາຊ່ວຍຊ້ຳ ແລ້ວຍົກຕົວຢ່າງຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີນີ້ ບໍ່ວ່າລັດໃດນີ້ ຖ້າຫາກວ່າເກີດໄຟໄໝ້ ຫຼືວ່າສຸກເສີນແນວໃດແນວໜຶ່ງ ທີ່ວ່າສັ ດປ່າມັນ ຫຼົບຫຼີກຈາກໄພອັນຕະລາຍ ເອົາຊີວິດມັນລອດນີ້ນະ ຍົກຕົວຢ່າງໄຟໄໝ້ປ່າໃນລັດວິກຕໍເຣຍນີ້ ເບິ່ງກວາງນີ້ ມັນວ່າແລ່ນອອກປ່າ ເຂົ້າທົ່ງໄຮ່ທົ່ງນາ ຫຼືວ່າເຂົ້າສວນບັກຫຼາຍໆ ແຕ່ວ່າບໍ່ມີໃຜໄປຂ້າໄປຟັ ນ ຫຼືວ່າໄປຍິງມັນ ເພາະວ່າກົດໝາຍຫ້າມໄວ້ ເພາະມັນລີ້ໄພ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ອັນນີ້ນີ້ ຢູ່ເມືອງລາວເມືອງໄທເຮົາ ບໍ່ມີການກະທຳດັ່ງນັ້ນ ແຕ່ວ່າກ່ຽວກັບເລື່ອງບຶງການ ທີ່ວ່າໄດ້ຮັບຄວາມເດືອດຮ້ອນຈາກນ້ຳແຫ້ ງ ຍ້ອນການແລ່ນເຮືອນີ້ນະ ແມ່ນວ່າທາງການກ່ຽວກັບນ້ຳນີ້ ເພິ່ນ ເພິ່ນ ເພິ່ນໄດ້ມາເວົ້າມາວ່າຫຍັງຫຼືບໍ່ ແຕ່ລ່າສຸດ ອ່າ ມື້ໄວໆນີ້ເນາະ ກະທາງການລາວ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໃນເຂື່ອນແຂວງໄຊຍະບູລີນີ້ເນາະ ເ ພິ່ນກະໄດ້ແຈ້ງວ່າ ເພິ່ນກະບໍ່ໄດ້ ອ່າ ປິດ ຫຼືວ່າກັກນ້ຳເອົາໄວ້ ເພິ່ນກະຍັງປ່ອຍຕາມປົກກະຕິຢູ່ ອັນທີ່ນ້ຳຂອງທີ່ມັນລົດຢູ່ໃນຂະນະນີ້ ກໍອາດຈະເປັນຍ້ອນວ່າຝົນ ອ່າ ບໍ່ຕົກເນາະ ເປັນເດືອນແລ້ວ ຕິດຕໍ່ກັນນີ້ເນາະ ຫຼືວ່າຕົກກໍຕົກໜ້ອຍ ແລະກະໃນສ່ວນຂອງນ້ຳຂອງທີ່ລົດລົງ ອາດຈະເປັນໃນສ່ວນຂອງ ອ່າ ທາງເຂື່ອນຈີນ ເພິ່ນກະໄດ້ກັກນ້ຳເອົາໄວ້ບາງສ່ວນເນາະ ກະໄດ້ເຮັດໃຫ້ນ້ຳຂອງລົດຜິດປົກກະຕິ ແຕ່ຕອນນີ້ລະດັບ ນ້ຳຂອງກະເລີ່ມຂຶ້ນມາແນ່ຈັກໜ່ອຍ ແຕ່ກະຍັງຢູ່ລະດັບຕ່ຳກວ່າ ອ່າ ທີ່ ທີ່ຄວນຊິເປັນຢູ່ຕາມລະດູການຂອງມັນເນາະ ຈັ່ງໃດກໍຕາມແຕ່ເນາະ ໃນເດືອນສິງຫາ ແລະກະເດືອນກັນຍານີ້ເນາະ ຈະເປັນເດືອນທີ່ຊິ ມີຝົນຕົກຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍກວ່າທຸກເດືອນ ຕາມສະຖິຕິຍ້ອນຫຼັງໄປເປັນໄດ້ຫຼາຍປີນີ້ເນາະ ສິງຫາ ກັນຍາ ກະຄາດວ່າເດືອນໜ້ານ້ຳຂອງກະຊິເລີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍຂຶ້ນຈັ່ງຊີ້ນະ ອືມ ກ່ຽວກັບທີ່ເພິ່ນວ່າມາອອກຂ່າວ ອອກຂ່ າວວ່າທາງເຂື່ອນໄຊຍະບູລີບໍ່ໄດ້ປິດນ້ຳຂອງ ຫຼືວ່າປິດເຂື່ອນຫັ້ນ ກະເປັນເລື່ອງທີ່ເພິ່ນເວົ້າ ແຕ່ວ່າປະຊາຊົນ ຫຼືວ່າຊາວໂລກ ເຂົາຊິເຊື່ອຫຼືບໍ່ຫັ້ນ ມັນກໍເປັນເລື່ອງໜຶ່ງອີກ ເພາະວ່າ ໃນການສຶກສາເບິ່ງຄວາມ ເວົ້າຄວາມວ່າ ກ່ອນທີ່ວ່າເພິ່ນຈະອອກມາລາຍງານຫັ້ນ ມັນ ມັນກະມີເປັນຫຼັກຖານຢູ່ ທີ່ວ່າເພິ່ນໄດ້ເຮັດຫຍັງຫັ້ນນະ ເອົາ ເຖິງຈັ່ງໃດກໍຕາມ ແຕ່ວ່າສຳລັບບຶງການນີ້ ໄດ້ຮັບຄວາມເດືອດຮ້ອນສຳລັບການແລ່ນ ເຮືອນີ້ ແມ່ນວ່າທາງການປົກຄອງແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ປາກຊັນ ແລະກະບຶງການນີ້ ຂະເຈົ້າ ຂະເຈົ້າໄດ້ມາປຶກສາຫາລືກັນບໍ່ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ວ່າຊິແກ້ໄຂແບບໃດ ອັນນີ້ເນາະ ກະເປັນ ເປັນເລື່ອງທີ່ມັນເກີດຂຶ້ນຂ້ ອນຂ້າງໄວເນາະ ຂ້ອນຂ້າງໄວ ແລະກະ ການແກ້ປັນຫາຕອນນີ້ກະ ກະຍັງ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີ ຍັງບໍ່ທັນເວົ້າກັນເນາະ ກະຄາດວ່າຖ້າໄປອີກຈັກໜ່ອຍໜຶ່ງ ຖ້າ ຖ້ານ້ຳ ນ້ຳ ນ້ຳຂອງບໍ່ຂຶ້ນ ຍັງເດືອດຮ້ອນຢູ່ ການເວົ້າກັນ ກ ານເຈລະຈາຫາລືກັນ ກະ ກະຄືຊິເກີດຂຶ້ນໄວໆນີ້ລະ ເອີ ອັນນ່າ ຢູ່ ຢູ່ບຶງການນີ້ ມັນ ມັນຢູ່ຕໍ່ໜ້າປາກນ້ຳຊັນ ຈັ່ງຊີ້ ເຫັນນ້ຳຊັນແຫ້ງບໍ່ເນາະ ນ້ຳຊັນກະ ກະມີຢູ່ ແຕ່ກະຢູ່ໃນລະດັບຕ່ຳ ກະເທົ່າກັບລະດັບນ້ຳໂຂງເນາະ ມັນເຊື່ອມຕໍ່ກັນນີ້ ກະມັນກະຢູ່ລະດັບດຽວກັນ ແຕ່ມັນກະໄຫຼອອກມາແນ່ ແຕ່ກະບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ຄື ອ່າ ປີທີ່ແລ້ວ ທີ່ມັນຍັງໄຫຼອອກມາຂ້ອນຂ້າງເຕັມຢູ່ຈັ່ງຊີ້ນະ ອືມ ບໍ່ວ່າບ່ອນໃດລະ ມັນກະແຫ້ງແລ້ງໄປໝົດລະ ຢູ່ໃນປະເທດອົ ດສະຕຣາລີນີ້ກະແຫ້ງແລ້ງ ຂ້າພະເຈົ້າລ້ຽງແກະ ເພື່ອວ່າເປັນຈັກຕັດຫຍ້ານີ້ ກໍມີບັນຫາແລ້ວ ເພາະວ່າ ຫຍ້າມັນເກີດບໍ່ທັນ ກະເລີຍໄດ້ໄປ ກະເລີຍໄດ້ໄປຂໍຜັກຕາມຮ້ານຄ້າຮ້ານຂາຍ ທີ່ເຂົາເຈົ້າເອົາຖິ້ມຫັ້ນ ມາໃຫ້ມັນກິນ ແລ້ວບາງເທື່ອກໍໄດ້ໃຫ້ກິນເຂົ້າ ເຂົ້າທີ່ວ່າຝຣັ່ງກິນຍາມເຊົ້າຫັ້ນ ເພາະວ່າມັນແຫ້ງແລ້ງຫັ້ນລະ ເຮົາເບິ່ງວ່າມີຟ້າມີຝົນຢູ່ ແຕ່ວ່າມັນຕົກນີ້ ມັນມັນມັນບໍ່ພໍ ມັນ ມັນແຫ້ງແລ້ງ ຢູ່ໃນລາວ ຢູ່ໃນໄທກໍຄືກັ ນນັ້ນລະ ແລ້ວເລື່ອງໜຶ່ງທີ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າສົນໃຈອີກນີ້ ແມ່ນວ່າກ່ຽວກັບນ້ຳຂອງນີ້ລະໄປ ທີ່ວ່ານະຄອນພະນົມນີ້ ມີລາຍການທີ່ວ່າຈະໄຫຼເຮືອໄຟທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ລະ ອັນນີ້ຂໍໃຫ້ທ່ານເວົ້າສູ່ຟັງແດ່ ຈັງຫວັດນະຄອນພ ະນົມນີ້ເນາະ ກະເປັນຈັງຫວັດທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທີ່ສຳຄັນກະຄືກັນ ຊ່ວງອອກພັນສາເນາະ ມີ ກະຊິມີປະເພນີໄຫຼເຮືອໄຟ ປີນີ້ເຫັນບອກວ່າຊິຈັດກັນຍິ່ງໃຫຍ່ ໂດຍຈັງຫວັດນະຄອນພະນົມກະໄດ້ຈັດກອງ ປະຊຸມຕຽມການຈັດບຸນປະເພນີໄຫຼເລືອໄຟ ຈັງຫວັດນະຄອນພະນົມປະຈຳປີ 2019 ກະໂດຍມີທ່ານລັງສັນ ຄຳ ພິລານົນ ລອງຜູ້ວ່າລາຊະການຈັງຫວັດນະຄອນພະນົມ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ ສຳລັບການຈັດງານ ບຸນປະເພນີໄຫຼເລືອໄຟ ຈັງຫວັດນະຄອນພະນົມ ປີ 2019 ກຳນົດທີ່ຈັດຂຶ້ນລະຫວ່າງວັນທີ 6 ເຖິງ 14 ຕຸລາ 2019 ລວມ 9 ມື້ 9 ຄືນເນາະ ໂດຍກິດຈະກຳໃນປີນີ້ ກະຈະຈັດໃຫ້ມີກິດຈະກຳຫຼາຍກິດຈະກຳ ບໍ່ວ່າຊິເປັນກິດຈະກຳທີ່ ອ່າ ຫຼັກໆ ກະຄືໄຫຼເລືອ ແລ້ວກະປ່ອຍກະທົງສາຍ ການຈັດນິທັດສະການວິຖີຄົນເຮັດເຮືອໄຟ ສິລະປະວັດທະນະທຳ ອັດຕະລັກຂອງແຕ່ລະພື້ນທີ່ ການແຂ່ງຂັນຊ່ວງເຮືອຍາວຊິງຖ້ວຍພະລາຊະທານ ການສະແດ ງສິລະປະວັດທະນະທຳພື້ນບ້ານ ດົນຕີໂປງລາງ ການສະແດງດົນຕີຂອງເດັກ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ການປະກວດຮ້ອງເພງລູກທົ່ງ ການປະກວດສາວງາມເຮືອໄຟ ການອອກຮ້ານຂອງສ່ວນລາຊະການ ການອອກ ຮ້ານ ແລະກະຂາຍສິນຄ້າ OTOP ນຳເນາະ ກິດຈະກຳວັນອອກພັນສາ ລຳບູຊາພະທາດພະນົມ ກະຊິຈັດຂຶ້ນໃນມື້ດຽວກັນ ຢູ່ວັດພະທາດພະນົມ ມີພິທີທາງສາສະໜາກ່ອນໄຫຼເລືອໄຟ ມີພິທີທຳບຸນຕັກບາດເທໂວ ໂດຍປີ ນີ້ຕັ້ງໃຈຈັດ ຈັດໃຫ້ຍິ່ງໃຫຍ່ ເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມາທ່ຽວນະຄອນພະນົມຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າທຸກປີ ແລະ ຄາດວ່າຊິມີນັກທ່ອງທ່ຽວ ທັງຊາວໄທ ຊາວລາວ ແລະກະນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກຫຼາຍຊາດມາທ່ຽວ ບໍ່ຕ່ຳກ ວ່າ 100,000 ຄົນເນາະ ທີ່ມີການຄາດການກັນໄວ້ ອັນ ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າຖືກຫຼືບໍ່ ສຳລັບ ອ່າ ບຸນໄຫຼເຮືອໄຟນະຄອນພະນົມ ສຳລັບປີນີ້ນີ້ນະ ແມ່ນວ່າທາງການຂອງນະຄອນພະນົມນີ້ ຊິຈັດໃຫ້ເປັນກິດຈະກຳອັນໃຫຍ່ທີ່ສຸດກ ວ່າເມື່ອໃດໆມາກ່ອນແມ່ນບໍ່ ເທົ່າ ເທົ່າທີ່ໄດ້ຟັງເບິ່ງ ອ່າ ເພິ່ນກະວ່າຈັ່ງຊັ້ນລະ ກະເພາະວ່າປີນີ້ກະຖືວ່າເປັນປີທີ່ ຫຼາຍໆຢ່າງເນາະ ໂດຍສະເພາະປະເທດໄທ ອັນ ໄດ້ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ເນັ້ນທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຂອງຄົນຕ່າງຊາດ ກະເລີຍໃຫ້ທຸກຈັງຫວັດນີ້ ອ່າ ຖ້າມີປະເພນີແລ້ວ ກໍໃຫ້ຈັດຍິ່ງໃຫຍ່ ເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມສົນໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດເນາະ ຄັນເວົ້າຈັ່ງຊີ້ເນາະ ເພື່ອມອງເບິ່ງວ່ າເພິ່ນຊິຈັດໃຫຍ່ປານໃດນີ້ນະ ມັນມີຂ່າວ ມີຂ່າວ ຫຼືວ່າພວກເພິ່ນໄດ້ປະກາດບໍ່ວ່າ ງົບປະມານທີ່ເພິ່ນໄດ້ມາເພື່ອຈັດບຸນ ໄຫຼເຮືອໄຟນີ້ນະ ແມ່ນໄດ້ຫຼາຍປານໃດ ຮູ້ບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ທາງການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງ ປະເທດໄທ ເພິ່ນກະສະໜັບສະໜູນງົບປະມານໃຫ້ຈັງຫວັດຕາມລິມແມ່ນ້ຳໂຂງ ທີ່ມີການຈັດປະເພນີອອກພັນສາເນາະ ຈັງຫວັດໜອງຄາຍນີ້ກະໄດ້ຈັດງານ ອ່າ ປະເພນີເທດສະການອອກພັນສາ ບັ້ງໄຟພະຍາ ນາກ ກະໄດ້ໃຫ້ງົບມາສະໜັບສະໜູນການຈັດງານເທື່ອນີ້ກະ 5 ລ້ານ

ອັນນັ້ນອັນນີ້ນີ້ນະ ແມ່ນວ່າເຂົາເຈົ້າສະໝັກໃຈອອກເອງຕິ ບໍ່ ບໍ່ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຫຼືວ່າໄດ້ການຄ້ຳຈູນຈາກລັດຖະບານ ຫຼືວ່າທາງຈັງຫວັດ ແມ່ນບໍ່ ອັນນີ້ເນາະ ຖ້າເປັນງານ ງານປະເພນີ ງານປະເ ພນີຂອງ ເອີ ຂອງທ້ອງຖິ່ນ ເພິ່ນກະສິມີເງິນສະໜັບສະໜູນໃນບາງສ່ວນ ໃນການຄ່າແຕ່ງໂຕເນາະ ຄ່າແຕ່ງໂຕ ຄ່າເສື້ອຜ້າ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າເປັນ ເປັນບຸນທີ່ຈັດຂຶ້ນພິເສດ

ເປັນ ເອີ ພຸດທະບູຊາ ຈັ່ງຊີ້ນະ ຖືວ່າການ ການເປັນການເຮັດບຸນກັນ ຈັ່ງຊີ້ນະ ອື ອັນນ່າ ບາດນີ້ ກ່ຽວກັບບຸນໄຫຼເຮືອໄຟຂອງຈັງຫວັດນະຄອນພະນົມນີ້ນະ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄປເຫັນເນາະ ທີ່ວ່າໄຫຼຢູ່ນ້ຳຂອງຝັ່ງ ໄທນີ້ນະ ແລະກະມີກິດຈະກຳ ຫຼືວ່າກິດຈະການຕ່າງໆແກມໄປນຳນີ້ ກະ ຂ້າພະເຈົ້າມອງເບິ່ງແລ້ວ ມັນກະບໍ່ພິລຶກໜັກໜາຫຍັງ ໝາຍເຖິງວ່າມັນເປັນຂອງທຳມະດານະ ແລະ ແລະເປັນຫຍັງທີ່ວ່າຂ່າວ ຂ່າວວ່າ ຄື ວ່າຄັກ ຄືວ່າໃຫຍ່

ຄືບໍ່ຍ້ອງຍໍການໄຫຼເຮືອໄຟຂອງນະຄອນພະນົມເດ້ ເພາະວ່າພຸ້ນ ໄປຂຶ້ນຢູ່ຈັງຫວັດໜອງຄາຍພຸ້ນ ບໍ່ດຶງກັບຜູ້ ອັນ ບັ້ງໄຟຜີ ຫຼືວ່າບັ້ງໄຟພະຍານາກຂຶ້ນບ່ອນນັ້ນບ່ອນນີ້ ກະແປວ່າເພິ່ນມັກຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນບຸນໄຫຼ ເຮືອໄຟຂອງຈັງຫວັດໜອງຄາຍຫຼາຍກວ່າຕົວ ຫຼືວ່າແນວໃດເນາະ ອັນນີ້ກະເປັນ ເປັນຄຳເວົ້າຂອງ ຂອງໄທບ້ານ ຄວາມເຊື່ອໄທບ້ານເນາະ ວ່າໜອງຄາຍນີ້ ກະເປັນທີ່ຢູ່ຂອງພະຍານາກນະ ເປັນຢູ່ ທີ່ຢູ່ຂອງພ ະຍານາກ ໂດຍສະເພາະທີ່ໂພນພິໄສ

ແຕ່ວ່ານ້ຳແຫ້ງ ນ້ຳຂອງແຫ້ງນີ້ ຄື ຄືບໍ່ເຫັນໃຜອັນ ເອົາໄມ້ສ້າວ ຫຼືວ່າໄມ້ຖໍ່ ໄປ ໄປ ໄປຢັ່ງເບິ່ງອັນ ໃຫ້ມັນຖືກປາກປະຕູອັນ ເມືອງພະຍານາກໄດ້ ລະກະຊິໄປເຄາະປະຕູ ມຸດ ເອົາມະນຸດ ມະນຸດກົບໄປຢາມເພິ່ນນີ້ ກະ ກະບໍ່ເຫັນໃຜເຮັດ ຈັກ ຈັກວ່າຈັ່ງໃດເນາະ ລະເລື່ອງໜຶ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສົນໃຈອີກນີ້ແມ່ນວ່າ ມຸກດາຫານຫາລືກັນ ເພື່ອການຄ້າການຂາຍ ມຸກດາຫານ ສະຫວັນນະເຂດ ເພີ່ມຂຶ້ນນີ້ນະ ອັນນີ້ມັນເປັນແນວໃດເ ນາະ

ລາວ ສິນຄ້າທຳມະຊາດນີ້ມາຂາຍນີ້ກະຫຼາຍແທ້ໆ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄປເຫັນໃນຮວດໜຶ່ງຫັ້ນແມ່ນວ່າ ເອົາມາຈາກລາວຫັ້ນບັກຫຼາຍໆ ລະແມ່ນອັນທີ່ວ່າຈັກກົກແມ່ນຫຍັງ ຫຼືວ່າກິ່ງແມ່ນຫຍັງ ທີ່ວ່າມັນເປັນຟອຍ ເປັນຟອຍ ທີ່ວ່າເຂົາເຈົ້າມາເຮັດອັນນ່າ ຟອຍ ຫຼືວ່າຍູປັດເຮືອນປັດຊານຫັ້ນນະ ແມ່ນວ່າຄົນໄທໄປຊື້ຫຼາຍແທ້ໆ ຈັກວ່າລົດຕຸກໆ ລົດບັນທຸກ ລົດເກັງ ລົດຖີບ ກະໄປ ແກ່ເອົາ ເອີ ເອົາມາເຮັດຄັນຍູຂາຍນະ ຂ້າພະເ ຈົ້າຖາມວ່າ ເປັນຫຍັງຢູ່ຝັ່ງໄທນີ້ບໍ່ຊື້ຢູ່ຝັ່ງໄທ ລະກະປູກຢູ່ຝັ່ງໄທ ເຂົາເຈົ້າວ່າມັນມີຢູ່ ແຕ່ມັນແພງ ມາຈາກຝັ່ງລາວມັນຖືກກວ່າ ຂະເຈົ້າເລີຍຊື້ເອົາມາຈາກຝັ່ງລາວວ່າຊັ້ນ ແຕ່ວ່ານອກຈາກສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເ ວົ້ານີ້ແລ້ວ ສິນຄ້າຕ່າງໆທີ່ເອົາມາຂາຍນີ້ ຕາມທີ່ທ່ານຮູ້ ຫຼືວ່າຂ່າວ ຂ່າວລາຍງານນີ້ ເປັນສິນຄ້າລະດັບເອກ

ວ່າຊັ້ນເຖາະ ແຕ່ວ່າປະເທດໄທນີ້ ເຂົາເຈົ້າເຮັດຟາມ ເຮັດສວນ ເຮັດກະເສດຕະກອນຕ່າງໆ ເຊັ່ນວ່າ ເຫັດຈັ່ງຊີ້ກໍປູກ ຈີ່ລອກຈີ່ລໍ່ ຈີ່ຫຼີດກໍລ້ຽງເອົາຈັ່ງຊີ້ ຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ແມ່ນ ມັນ ແມ່ນປູກເອົາເບິດນີ້ ມັນ ມັນ ມັນເປັນການທີ່ວ່າຝັ່ງລາວເອົາຂອງທຳມະຊາດມາຂາຍກະຈິງຢູ່ ດົນໄປນີ້ ມັນຊິບໍ່ມີອີກແລ້ວ ຍົກຕົວຢ່າງ ຮັງນົກກະຈອກຟ້າ ທີ່ວ່າປະເທດໄທເຂົາເຈົ້າຊື້ປະມານເທົ່າໃດກໍບໍ່ຮູ້ລະ ແລ້ວມາຂາຍຢູ່ໃນຮ້ານ 150 ບ າດ ທີ່ວ່າຫ້ອຍໄວ້ຫັ້ນກໍເພື່ອວ່ານຳເອົາໂຊກລາບເຂົ້າບ້ານເຂົ້າເຮືອນຫັ້ນນະ ຫຼືວ່າກັນຜີກັນສາງ ອັນແມ່ນວ່າຢູ່ໃນປະເທດໄທນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າໄປຫຼາຍຈັງຫວັດ ຕາມບ້ານຕາມເມືອງ ຕາມກົກພ້າວກົກໝາກຕ່າ ງໆນີ້ ມັນບໍ່ມີແລ້ວ ຮັງນົກກະຈອກຫັ້ນ ຖາມເຂົາເຈົ້າວ່າເປັນຫຍັງບໍ່ມີ ຮັງນົກກະຈອກນີ້ມັນບໍ່ມີແລ້ວ ເພາະວ່າ ເອົາ ຜູ້ໃດກໍໄປເອົາ ມັນດັບແລ້ວ ແຕ່ວ່າຍັງມີຂາຍຢູ່ ເພາະວ່າມັນມາຈາກລາວ ແລ້ວດົນໄປນີ້ມັນກໍ ອາດຈະດັບຄືກັນ ນີ້ກະແມ່ນວ່າຕ້ອງມາອາໄສກະເສດຕະກອນຟາມຕ່າງໆ ນີ້ກໍແປວ່າບໍ່ດົນນານໃນຂ້າງໜ້ານີ້ ມັນ ມັນ ມັນຊິດັບ ເລື່ອງຂອງປ່າຂອງພູນີ້ນະ ແລ້ວອັນນັ້ນເວົ້າເພື່ອວ່າເປັນການຮຽນຮູ້ ຫຼືວ່າສົນທ ະນາປຶກສາຫາລືກັນ ແຕ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າຢາກຖາມວ່າ ເຂດເຊື່ອມປົນ ຕະຫຼາດເຊື່ອມປົນນີ້ນະ ໃນໄທນີ້ມັນມີຫຼາຍແທ້ໆໄດ໋ ອັນຢາຍຕາມແມ່ນ້ຳຂອງນີ້ກໍ

ແຕ່ມີດູພ້ອມຈັ່ງຊີ້ນະ ແຕ່ວ່າຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄປເຫັນເນາະ ຢູ່ສີຊຽງໃໝ່ ຫຼືວ່າຢູ່ບ່ອນໃດກໍຕາມນີ້ ຕະຫຼາດເຊື່ອມປົນນີ້ ມັນບໍ່ມີຕຳຫຼວດໄປຍາມໄດ໋ອັນນະ ຂຶ້ນມາຈາກແຄມຂອງ ຈ່າຍເງິນແລ້ວກະຂຶ້ນມາໂລດ ແລ້ວກະແລ້ວເລີຍ ໄປໃສກໍໄດ້ອີກ ປອດໄພ ບໍ່ ບໍ່ເຫັນວ່າມີຕຳຫຼວດນອກເຄື່ອງແບບໃນເຄື່ອງແບບມາຍາມມາຫຍັງນີ້ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນກໍອາດຈະເປັນການ ເປັນຈຸດອ່ອນທີ່ວ່າໃຫ້ພວກຄ້າຂາຍຢາເຖື່ອນ ຫຼືວ່າຂອ ງເຖື່ອນນີ້ກະທຳຜິດຂຶ້ນໃນປະເທດໄທຕົວ

ປະປົນຢູ່ ແຕ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍ່ຮູ້ເນາະວ່າ ອັນ ເຂົາເຈົ້າພາສາໄທ ຫຼືວ່າເຂົາເຈົ້າເອີ້ນກັນຈັ່ງໃດ ທີ່ວ່າຕຳຫຼວດຈັບຂອງປ່າຂອງພູທີ່ວ່າເປັນສິ່ງທີ່ຕ້ອງຫ້າມໃນປະເທດໄທນະ ຍົກໂຕຢ່າງ ໂຕລິ່ນ ເຕົ່າ ຈັ່ງຊີ້ນ ະ ທີ່ວ່າເອົາມາຈາກຝັ່ງລາວມາຂາຍຫັ້ນ ເປັນຂອງທີ່ວ່າມີຊີວິດຢູ່ ຫຼືຕາຍຕາກແຫ້ງ ຫຼືວ່າຕົ້ມແລ້ວກະດີນີ້ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຂາຍໃນປະເທດໄທນີ້ ອັນນີ້ມີເດ້ ຕຳຫຼວດໄປເລາະ ອັນ ຍ່າງຕາມຕະຫຼາດເຊື່ອມປົນຫັ້ນກໍ ມັນ ມັນເປັນຫຍັງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແບບນີ້ເນາະ

ໃນບາງພື້ນທີ່ເນາະ ແຕ່ ແຕ່ວ່າຢູ່ໃນລາວມັນໜ້າສັງເວດທີ່ວ່າ ຜ່ານ YouTube ລະກໍ Facebook ດອກວ່າ ເຫັນທີ່ວ່າເດັກເລັກເດັກນ້ອຍ ຫຼືວ່າຊາວບ້ານຊາວເມືອງຜູ້ທຸກຍາກຫັ້ນນະ ຫາກິນນຳປ່ານຳດົງ ນຳທົ່ງໄຮ່ທົ່ງນາ ໄປເອົາ ໜໍ່ໄມ້ມານີ້ກໍກະຖືກຈັບ ແຕ່ວ່າການປ້ຳໄມ້ ຫຼືວ່າຕັດໄມ້ທ່ອນເຖື່ອນໃນລາວນີ້ ແຕ່ລະມື້ລະເວັນຫັ້ນ ຈັກວ່າເປັນແນວໃດລະ ແຕ່ວ່າຢູ່ໃນ YouTube ກັບ Facebook ຫັ້ນ ເຂົາເອົາມາອອກຫັ້ນ ໂອຍ ຂົນໄປປະເທດຫວຽດນາມນີ້ ຈົນວ່າ ຫົນທາງນີ້ເພພັງໄປໝົດ ລົດບັນທຸກໄມ້ທ່ອນໄປຫວຽດນາມນີ້ລຽນເປັນແຖວພຸ້ນ ລະຂ້າພະເຈົ້າເອງກໍໄດ້ສົ່ງ ຫຼືວ່າແຊຮູບພາບຕ່າງໆນີ້ ໄປໃຫ້ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົ ນລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ຊາບ ແຕ່ວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບຄຳຕອບຫຍັງນີ້ນະ ມັນ ມັນ ມັນກໍເປັນສິ່ງທີ່ແປກໃຈຢູ່ ທີ່ວ່າຕັດໄມ້ທ່ອນເຖື່ອນໄດ້ ແຕ່ວ່າໄປຂຸດໜໍ່ໄມ້ນີ້ຈັບຈັ່ງຊີ້ນະ ແຕ່ວ່າປະເທດໄທນີ້ມີກົດໝາຍ ຫຼືວ່າມີສິ່ງທີ່ຕ້ອງຫ້າ ມ ແຕ່ວ່າກະມີການອະລຸ້ມອະລ່ວຍ ທຳທ່າບໍ່ຮູ້ບໍ່ເຫັນ ເພາະວ່າເອົາມາຢູ່ມາກິນແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ກະບໍ່ເຖິງກັບ ເອີ ໃຊ້ກົດໝາຍ 100% ບາງພື້ນທີ່ທີ່ມີໂຄງການ ຫຼືວ່າເປັນນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ອາ ຊຸມຊົນກັບປ່າຢູ່ຮ່ ວມກັນໄດ້ຈັ່ງຊີ້ນະ ກະແປວ່າມີການຜ່ອນສັ້ນຜ່ອນຍາວກັນຢູ່ ແຕ່ວ່າເວລານີ້ມັນໄລ່ທັນອີກແລ້ວ ຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານຫຼາຍໆ ທີ່ໄດ້ລາຍງານຂ່າວທີ່ໜ້າສົນຈິດສົນໃຈນີ້ໃຫ້ຮູ້ນຳ ຂໍຂອບໃຈ ຂອບໃຈທ່ານ ຄຳເລັກ